ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ ມີລາຍງານວ່າໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 90 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ໃນເມືອງເມີຊຸກ ເຊິ່ງເປັນເມືອງນ້ອຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຫຼ່ງນ້ຳກາງທະເລຊາຍໃນເດືອນ ນີ້ ອົງການປະສານງານດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື ໂອຊາ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດໂດຍເຮືອບິນ ແລະ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດຢ່າງບໍ່ເລືອກໜ້າ ແລະ ກ ານຖິ້ມລະເບີດ ພ້ອມກັບການຕໍ່ສູ້ພາກພື້ນດິນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບທຸກຝ່າຍທີ່ຕໍ່ສູ້ກັນ ນອກຈາກນັ້ນ ອົງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ລາຍງານວ່າ ປະຊາຊົນເກືອບ 9,500 ຄົນ ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສພາຍໃນເຂດເທດສະບານເມືອງ ໂຄສົກອົງການໂອຊາ ທ່ານ ເຈນສ໌ ເລເອີກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ປະຊາຊົນໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີຈາກບໍລິເວນໜຶ່ງຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງ ເພື່ອອອກຈ າກທາງຂອງການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ໂດຣນ They are of course terrified that if they move they will be perceived as affiliated to one side of the other ທ່ານ ໄລເອີກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແນ່ນອນ ເຂົາເຈົ້າຢ້ານຫຼາຍ ຖ້າເຂົາເຈົ້າເຄື່ອນຍ້າຍ ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກເຂົ້າໃຈວ່າເປັນພັກ ພວກຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ແລະ ອາດຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ ຍ້ອນແນວນັ້ນ ການຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງແມ່ນໃຫ້ຜູ້ທີ່ກະທຳການຕໍ່ສູ້ກັນ ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນໜີອອກໄປ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຢາກໄປ ສະນັ້ນ ເຂົາເ ຈົ້າຈຶ່ງສາມາດໄປຫາບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແນ່ນອນ ໄວ້ຊີວິດຂອງພວກພົນລະເຮືອນ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເມືອງເມີຊຸກໄດ້ປະສົບໄພຂອງການຕໍ່ສູ້ທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະ ຮ້ າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ ລະຫວ່າງສອງກຸ່ມການເມືອງຕິດອາວຸດທີ່ສຳຄັນໃນລີເບຍ ກອງກຳລັງທີ່ເອີ້ນຕົນເອງວ່າກອງທັບແຫ່ງຊາດລີເບຍ ນຳໜ້າໂດຍນາຍພົນທໍລະຍົດ ທ່ານ ຄາລີຟາ ຮາຟຕາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ສູ້ຮຸ ນແຮງຂຶ້ນ ໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າເກົ່າ ເມື່ອທ່ານ ຮາຟຕາ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຍຶດເອົານະຄອນຫຼວງທຣີໂປລີ ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ລັດຖະບານໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງຖືກຮັບຮູ້ໂດຍອົງການສະຫ ະປະຊາຊາດວ່າເປັນລັດຖະບານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງລີເບຍຕັ້ງຢູ່ ທ່ານ ໄລເອີກ ກ່າວວ່າ ເມືອງເມີຊຸກ ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທີ່ມີປະຊາຊົນບໍ່ເຖິງ 13,000 ຄົນນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບວິກິດການດ້ານມະນຸດສ ະທຳ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນມີຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນການແພດ ອາຫານ ນ້ຳ ສຸຂາພິບານ ຕູບຜ້າ ຜ້າຫົ່ມ ແລະ ອຸປະກອນສຸຂະອະນາໄມຢ່າງຮຸນແຮງ ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານກ່າວວ່າ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອທັງ ຫຼາຍມີຄວາມຈຳກັດໃນການເຂົ້າຫາທຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສໃນເມືອງນັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າ ການຕໍ່ສູ້ທີ່ດຳເນີນຢູ່ ພ້ອມກັບຖະໜົນຫົນທາງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການກີດກັ້ນຖະໜົນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເກືອ ບວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນນັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າ ມັນງ່າຍກວ່າທີ່ຈະເຂົ້າໄປຫາຄົນຜູ້ທີ່ເຂົ້າໄປລີ້ໄພຢູ່ໃນສູນສອງສາມແຫ່ງ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສໃນເຂດນອກຂອງເມືອ ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຂໍຮ້ອງທີ່ພັກຝ່າຍທີ່ເປັນສົງຄາມກັນ ສຳລັບການເຂົ້າຫາຜູ້ເຄາະຮ້າຍທຸກຄົນຂອງໄພພິບັດດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດນີ້ຢ່າງ ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ ພຸດທະສອນ ວີໂອເອ